ພວກຜະລິດລົດທັງຫຼາຍໄດ້ຫົວຄິດມາຈາກສະມາດໂຟນ ຫຼື ໂທລະສັບສະຫຼາດ ແລ້ວກໍປະກອບການບໍລິການໃໝ່ໆ ພ້ອມທັງພາກສ່ວນສຳຄັນອື່ນໆເຂົ້າກັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ໄວຂຶ້ນ ເທັກໂນໂລ ຈີໃໝ່ໆດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມນຳມາປະກອບເຂົ້າໃສ່ລົດທຳມະດາ ໃຫ້ກາຍມາເປັນລົດສະຫຼາດ ຫຼື Smart Cars ນັກຂ່າວ VOA Tina Trinh ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງນີ້ມາຈາກງານສະແດງລົດທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ຊຶ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລ າຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນທຸກມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະພາກັນໃຊ້ເວລາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃສ່ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ພວກອຸດສາຫະກຳລົດທັງຫຼາຍກໍແມ່ນໄດ້ພາກັນສັງເກດເຫັນເປັນແນວນັ້ນ ແລະ ກໍໄ ດ້ສົ່ງລົດອອກມາ ໂດຍທີ່ມີເກືອບວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທ່ານ Jim Buczkowski ຜູ້ອຳນວຍການລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກຂອງບໍລິສັດລົດ Ford ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາທຸກຄົນພາກັນອອນ ຊອນກັບປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ ເວລາພວກເຮົາຕ້ອງການຫຍັງ ໂດຍການກົດປຸ່ມນີ້ ແລ້ວທ່ານກໍຈະໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແລ່ນໄປຫັ້ນມານີ້ ຈັບນັ້ນຈັບນີ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງອີກ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ບໍ ລິສັດລົດ Ford ໄດ້ນຳສະເໜີລົດລຸ້ນໃໝ່ Ford Pass ເປັນລົດລຸ້ນທີ່ສາມາດນຳໄປໃຊ້ກັບລະບົບມືຖື ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດທັງຫຼາຍໄດ້ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການຊອກຫາ ແລະ ບ່ອນຈ່າຍເງິນຄ່າຈອດລົດ ເ ປັນຕົ້ນ Here's the details of what the charges will be and so on and then I submit ສິ່ງນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ສຳລັບຄ່ານັ້ນຄ່ານີ້ ແລະ ຂ້ອຍກໍຈະປະຕິບັດຕາມລະຫັດທີ່ບອກມາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍເຂົ້າໄປຫາບ່ອນຈອດລົດໄດ້ ສ່ວນບໍລິສັດລົດ Buick ນັ້ນ ແ ອັບທີ່ເອີ້ນວ່າ OnStar Remote Link ຈະຊ່ອຍເຈົ້າຂອງລົດຕິດຕໍ່ກັບລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ບໍ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ໄກປານໃດກໍຕາມ This car in Detroit I could start from here in New York or Let's say I have the only key to it and my ທ່ານ Stuart Povey ຜູ້ຈັດການຝ່າຍສື່ສານຂອງບໍລິສັດ Buick ກ່າວວ່າ ດຽວນີ້ລົດຄັນນີ້ຢູ່ທີ່ນະຄອນດີທຣອຍ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຕິດຈັກມັນໄດ້ຈາກນະຄອນນິວຢອກ ຫຼືວ່າຂ້າພະເຈົ້າມີກະແຈພຽງດອກດຽວ ແລະ ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນນະຄອນດີທຣອຍ ຢາກເຂົ້ າໄປໃນລົດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະສາມາດເປີດລັອກໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປໄດ້ຈາກລັດນິວຢອກພີ້

ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ທັງໆທີ່ຢູ່ໃນລົດ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນຢາກມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ປະສົບການທີ່ວ່າຕົນກຳລັງຂັບລົດ ຊຶ່ງດຽວນີ້ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະສາມາດຮູ້ສຶກເຖິງປະສົບ ການໃນການຕິດຕໍ່ກັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ວ່າການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ມັນໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດລະ ໃນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ທ່ານ ບັສໂກວາສກີ ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະໃຫ້ມີຂໍ້ມູນສ່ວ ນຕົວ ເພື່ອຈະສ້າງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສະເພາະຂຶ້ນ ເກັບກຳປະສົບການສະເພາະສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ວ່າແນ່ນອນທີ່ສຸດ

ເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວບໍ່ຈຳເປັນ ທັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕ່າງໆນຳ ຫຼາຍກວ່າພວກບໍລິໂພກທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຈະມີຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກທີ່ວ່າທ່ານຈະເຫັນນິໄສທີ່ຄ້າຍໆຄືກັນນີ້ ທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຈັດການ ກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດພາຍໃນລົດນັ້ນ ທ່ານລອງຄິດເບິ່ງວ່າມັນຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍສ່ຳໃດ ໃນອຸປະກອນມືຖືຈະມາບໍລິການພວກເຮົາ ບາງທີຄຳຖາມດຽວອາດມີພ ຽງແຕ່ວ່າ ແມ່ນໃຜລະຈະເປັນຜູ້ຂັບ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA